You're with SBS Radio ໃນເວລານານແສນນານມາແລ້ວ ພໍ່ເຖົ້າແມ່ເຖົ້າ ພໍ່ປູ່ແມ່ຍ່າ ຄື grandparents ມີບົດບາດອັນມີຊີວິດຊີວາໃນຊີວິດຂອງຫຼານເຫຼນ ແຕ່ໃນທຸກໆມື້ນີ້ ຍ້ອນທີ່ຄອບຄົວຢູ່ໄກເຫີນຫ່າງຈາກກັນ ການໃຊ້ເວລາຢູ່ນຳກັນແມ່ນເ ປັນບັນຫາ ແຕ່ບາງຜູ້ບາງຄົນ ໃຊ້ການຜູກພັນກັນໃນດ້ານສັງຂານອັນແຕກຕ່າງກັນນັ້ນ ຜ່ານສິ່ງໜຶ່ງທີ່ພາສາອັງກິດຮຽກວ່າ playgroups playgroups ຄັນຊິເວົ້າແລ້ວ ແມ່ນຄົນເຂົ້າຫາກັນ ສັງຄົມກັນ ຊັນດານີ ຣັດສະມາຊັນດາຣາ ມີລູກ ສອງຄົນທີ່ຢູ່ກິນຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງແຄນເບີຣາ ປະເທດອອສເຕຣເລຍ

ແຕ່ເມື່ອແຕ່ຍານາງຍົກຍ້າຍມາຢູ່ແຄນເບີຣາ ຍານາງຮູ້ສຶກວ່າຄົນໃນແຫ່ງນີ້ມັກຈະຢູ່ຢ່າງມີອິດສະຫຼະພາບ ວ່າຊັ້ນ ພໍ່ແມ່ຂອງຍານາງຢູ່ກິນຢູ່ໃນປະເທດສີລັງກາ ລູກໆຂອງຍານາງເຫັນ grandparents ຂອງພວກເຂົາເຈົ້ າຜ່ານທາງອິນເຕີເນັດ ແທນທີ່ຈະເຫັນໂດຍໂຕຈິງແທ້ ເມື່ອຍານາງໄດ້ຍິນກ່ຽວກັບບ່ອນຫຼິ້ນ ຄື playground ຂອງຄົນຫຼາຍໄວອາຍຸ ຖືກຕັ້ງຂຶ້ນຢູ່ໃນສະໂມສອນ

ບໍ່ພົວພັນກັນໄດ້ກັບ grandparents ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ດ້ວຍເຫດນີ້ playgrounds ນີ້ຄ້ຳຈູນຍານາງ ລູກໆຂອງຍານາງພົວພັນກັບຄົນແກ່ອາຍຸໃນແຫ່ງນີ້ ມັນດີຫຼາຍ ຍານາງຄິດວ່າມັນເປັນປຶ້ມຄູ່ມືການດູແລລູກໆທີ່ດີເລີດ ຫຼັງຈາກນັ້ນບໍ່ນາ ນ ຍານາງ ຣັດສະມາຊັນດຣາ ກໍກັບກາຍເປັນອາສາສະໝັກ ພາຍຫຼັງທີ່ຍານາງ ໄປເບິ່ງໄປຊົມ Western Intergeneration Playgroup ສາມປີມາແລ້ວ ຍານາງຊົດຊ່ວຍ playgroup ຕ່າງໆ ຫ້າຄະນະ ສຳລັບເດັກເລັກເດັກນ້ອຍ ແລະ ຜູ້ໜຸ່ມນ້ອຍ ຢູ່ໃນກາງນະ ຄອນ ACT ເມື່ອຍານາງມາຢູ່ໃນແຄນເບີຣາ ຍານາງຢູ່ຢ່າງໂດດດ່ຽວ playgroup ນັ້ນຊົດຊ່ວຍຍານາງມາກມາຍໃນທຸກດ້ານ ຍານາງຮູ້ສຶກວ່າຍານາງ ຢູ່ກັບຊຸມຊົນຂອງຍານາງເອງ playgroups ຖືກຕັ້ງຂຶ້ນ ແລະ ດູແລຄວບຄຸມ ໂດຍພໍ່ ແມ່ທັງຫຼາຍເອງ ຫຼື ຜູ້ດູແລເດັກອະນຸບານ Intergeneration Playgroup ນຳເອົາຄົນລຸ້ນຄົນທີສາມເຂົ້າມາພົວພັນນຳ ດຣ ແຄນ ຮິວເຕັນຮີ ອາຍຸ 94 ປີ ມາຮ່ວມ Western Intergeneration Playgroup ໃນທຸກໆວັນຈັນມາແລ້ວ ແຕ່ຕໍ່ແຕ່ເມື່ອມັນເລີ່ມຂຶ້ນພຸ້ນ ທ່ານອາດຫຼົງໆລືມໆສິ່ ງຕ່າງໆ ຍ້ອນອາການ Dementia ໂລກຈິດເສື່ອມ ການຫຼິ້ນກັບເດັກໆເປັນສິ່ງທີ່ທ່ານມັກຊອບໃນທຸກໆສັບປະດາ ຣອຊານ ມານດາຣາ ເວົ້າວ່າ ຄວາມສຳພັນພິເສດລະຫວ່າງ ດຣ ຮໍລຕັນຮີ ແລະ ອາຊີ ເດັກອາຍຸ 3 ປີ ມີຂຶ້ນເມື່ ອທີ່ອາຊີມາແຫ່ງນີ້

ດັ່ງ ດຣ ຮໍລຕັນນີ
ສຳລັບຍານາງແລ້ວ ເຊົ້າວັນຈັນເປັນເວລາທີ່ຖືກມັກຊອບຂອງສັບປະດາ ໃນການປິ່ນປົວຄົນໃນໄລຍະ 10 ປີທີ່ຜ່ານມາ ຍານາງສາດສະດາຈານ ຊູຊານ ເຄີນລີ ທີ່ຊ່ຽວຊານໃນດ້ານໂລກຈິດເສື່ອມເວົ້າວ່າ

ຍານາງເຫັນຄົນແກ່ຊະລາທີ່ເປັນໂລກຈິດເສື່ອມມີອາລົມດີຂຶ້ນເມື່ອໄປພົວພັນກັບເດັກເລັກເດັກນ້ອຍ ໜຶ່ງຈາກແຕ່ລະ 3 ຄົນໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍທີ່ແກ່ກວ່າ 65 ປີ ເກີດມາຈາກຕ່າງປະເທດ ທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ ເປັນປະເທດທີ່ບໍ່ປາກເວົ້າພາສາອັງກິດ ແຕ່ພາສາບໍ່ແມ່ນບັນຫາໃນດ້ານເຕັ້ນລຳ ຍິ້ມຫົວຕ່າງໆ ເພາະມັນເປັນພາສາໃນດ້ານການສຳພັນກັນ ສາດສະດາຈານ ເຄີລີ ເວົ້າວ່າ